ການປຸກລະດົມຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຂອງກຸ່ມລັດອິດສະລາມ ຕໍ່ບັນດາຊົນກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ ວິກິດການອົບພະຍົບ ແລະ ມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກກາງ ການປາບປາມ ທັບມ້າງບັນດາກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ເຫດການຄືດັ່ງທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ປີ 2015 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ແຄຣີ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການລ່ວ ງລະເມີດທີ່ລົບກວນໃຈ The most widespread and dramatic violations in 2015 ທ່ານ ຈອນ ແຄຣີ ກ່າວວ່າ ການລະເມີດທີ່ແຜ່ກວ້າງທີ່ສຸດ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປີ 2015 ກໍແມ່ນການລ່ວງລະເມີດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ບ່ອນທີ່ການກໍ່ການຮ້າຍເຂົ້າມ າບັນຈົບພົບກັນ ກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງຊີເຣຍ ໄດ້ເປັນບັນຫາສ້າງຄວາມທຸກທໍລະມານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງການກໍ່ໂທດກຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໂດຍພວກຮຸນແຮງໃນອາຟຣິກາ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງການປົ ກຄອງທີ່ດີວ່າ ເປັນການແກ້ໄຂເພື່ອຈະຢຸດເຊົາກຸ່ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມ ແລະ ກຸ່ມອາລຊາບາບ ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຮວມທັງຈີນ ເທີກີ ຣັດເຊຍ ອີຣານ ແລະ ຄິວບາ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່ າ ຮາວີລົບກວນ ແລະ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສື່ມວນຊົນ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ລາຍງານກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ We have seen important democratic gains in such countries as Tunisia, Nigeria ທ່ານ ຈອນ ແຄຣີ ກ່າວວ່າ ພວ ກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການໄດ້ຮັບປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃນປະເທດຕູນີເຊຍ ໄນຈີເຣຍ ສີລັງກາ ແລະ ມຽນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ຕ່າງກໍມີບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາຊະນະ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເອົາຊະນະບັນຫາທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາ ວຸໂສສະຫະລັດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ລາຍງານນີ້ຈະຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ພວກກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງວໍຊິງຕັນຊາບ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ທອມ ມາລິນອສກີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າ ການກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ທ່ານສາມາດຮູ້ຢ່າງເປັນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ວ່າ ເວລາໃດເຮົາມີຫຼັກຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ກົມກອງ ຫຼື ສະມາຊິກສ່ວນບຸກຄົນຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕັ້ ງລະເມີດການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກົມກອງ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ພວກນັກສັງເກດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ບັນຫາການເຄົາລົບນັບຖື ສິດທິມະນຸດ ຄວນມີອິດທິພົນຫຼາຍກວ່ານີ້ ໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ I think one of the concerns we have uh at Human Rights Watch is that even though this document ທ່ານນາງ ເຊຣາ ມໍກັນ ຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໜຶ່ງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ພວກເຮົາມີທີ່ອົງການ Human Rights Watch ກໍຄືເຖິງແມ່ນວ່າ ເອກະສານນີ້ເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ແລະ ແຈ້ງຂາວແກ່ສາຍຕາທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບວ່າມີຫຍັງເກີ ດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນທາງທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ ມັນເປັນຄຳສັ່ງຈາກສະພາ ປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 40 ປີທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານວ່າດ້ວຍການເຄົາລົບນັບຖືສິ ດທິມະນຸດຂອງຕົນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA